ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຟັງພາກລາຍການພາສາລາວຈາກສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ SBS Radio ເປັນສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຊົນເຜົ່າທີ່ໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ທຸກໆຄົນຟັງ ພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ຢູ່ທີ່ພອດຄາສຂອງ SBS Radio ໜ້າທີ່ www.sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ຫຼືຟັງຢູ່ທີ່ Facebook ໜ້າທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ທັງສອງສະຖານທີ່ນີ້ ແມ່ນວ່າຮັບຟັງໄດ້ໃນທຸກເວລານາທີຂອງແຕ່ລະມື້ລະວັນ ແລະຈາກທຸກຂົງແຫ່ງຂ ອງໂລກນີ້ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ປະເທດອັງກິດນຳມາສັກໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງປະເທດອັງກິດແລ້ວ ປາກົດວ່າມີຄົນສອງຄົນ ມີອາການອັນຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນ ຄືຜິດ ຫຼືວ່າແພ້ຢູກຢາດັ່ງກ່າວ ລັ ດຖະບານອັງກິດບັດນີ້ອອກຄຳບອກເຕືອນອອກມາແລ້ວກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ ແຕ່ການສີດຢູກສີດຢາກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ປະເທດການາດາ ສະເປນ ຣັດເຊຍ ອິດສະຣາແອນ ແລະອື່ນຈຳນວນ ໜຶ່ງກໍກຳລັງ ຈະສີດຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທັງຫຼາຍຢູ່ ຜູ້ຄວບຄຸມຢາການແພດຂອງປະເທດອັງກິດ ແນະນຳໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ມີປະຫວັດເປັນອາການແພ້ຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນ ຈົ່ງຢ່າໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາ ກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer BioNTech ພາຍຫຼັງທີ່ມີຄົນສອງຄົນເກີດເປັນອາການແພ້ອັນບໍ່ດັກບໍ່ດີກັບຢາວັກຊີນນັ້ນ ນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນມື້ແລກໆຂອງການເລີ່ມຕົ້ນສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນໃນປະເທດອັງກິດ ການສັກຢາວັ ກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອັງກິດນັ້ນ ເລີ່ມຂຶ້ນໂດຍສີດໃຫ້ຄົນທີ່ແກ່ອາຍຸ ແລະພະນັກງານທີ່ຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງການຕໍ່ຕ້ານປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ມີຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານທີ 8 ທັນວາແລ້ວນີ້ເອງ ທີ່ຄົນສອງຈຳພວກນີ້ຖືກ ສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນໃຫ້ ນັບເປັນຫຼາຍພັນຄົນມາແລ້ວ NHS ກິດຈະການສຸຂະພາບອັງກິດ ເວົ້າວ່າ ການແນະນຳນັ້ນຖືກປ່ຽນແປງແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ພະນັກງານຂອງ NHS ສອງຄົນ ເກີດເປັນອາການອັນໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ ອ ານາຟີລັກທອຍ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກການໂຕ້ຕອບການສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນໃຫ້ ອານາຟີລັກທອຍ ພາສາລາວເຮົາແລ້ວເວົ້າໄດ້ວ່າແມ່ນອາການອັນຮ້າຍແຮງອັນໜຶ່ງທີ່ພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົ າ ຕໍ່ຕ້ານສິ່ງທີ່ເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ

ລັດນິວຢອກຄາດຄະເນຈະແຈກຢາຍຢາວັກຊີນອັນແລກໆນັ້ນ ແມ່ນຈະຖືກບໍລິການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ອາຍຸ ແລະຄົນທີ່ຢູ່ກິນໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແລະພະນັກງານໃນໂຮງພະ ຍາບານຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ FDA ເຜີຍແຜ່ເອກະສານຕ່າງໆອອກມາແລ້ວ ທີ່ບອກເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມໄດ້ຜົນຂອງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer BioNTech ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ ຂອງມື້ຊືນ ນີ້ ການລື້ມເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງຢາດັ່ງກ່າວ ໂດຍຄະນະກຳມະການການແນະນຳໜ່ວຍໜຶ່ງ ທີ່ຈະອອກຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບວ່າຈະສະເໜີການໃຊ້ຢາວັກຊີນນັ້ນເຖິງ FDA ຫຼືບໍ່ ເພື່ອນຳມັນມາໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ການຮັ ບຮູ້ຢານັ້ນຄົງມີຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ ແລະ ຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນໄວໆນີ້ດ້ວຍ ເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າຈະນຳໃຊ້ມັນໃນວັນຈັນທີ່ຈະມາຮອດມາເຖິງນີ້ເອງ ຄື 14 ທັນວາ 2020 ໃນເວລານີ້ ການຢັ່ງເບິ່ງສຽງຄັ້ງໃໝ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຫັນວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງຄົນໃນສະຫະລັດມີຄວາມຕຽມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ສີດຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ຄົນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງ 15 ລ້ານ 715,231 ຄົນ ຕາຍໄປແລ້ວ 295,450 ຄົນ ຟື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ 7 ລ້ານ 222,812 ລາຍ ປະເ ທດການາດາກັບກາຍເປັນປະເທດທີສາມໃນໂລກນີ້ ຕໍ່ຈາກປະເທດອັງກິດ ແລະ ບາເຣນ ໃນການຮັບຮູ້ໃຫ້ສັກຢຸກສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer Biotech ໃຫ້ແກ່ປວງຊົນ ເມື່ອທີ່ຄົນໃນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ເຊົາ ອາຟຣິກາ ແລະ ອາເມລິກາພາກເໜືອເປັນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວແລະຫຼາຍ ທາງການການຄວບຄຸມຢາຂອງປະເທດການາດາຮັບຮູ້ໃຫ້ໃຊ້ຢາກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນແລ້ວ

This is we don't rule out this opportunity once we will have the uh amount that uh that we need for our first responders ອິດສະຣາເອນຈະຫາວິທີທາງໃຫ້ມີຢາກັນໂຄວິດ-19 ໄວ້ແກ່ຄົນປາເລສຕາຍ ພາຍຫຼັງຄົນອິດສະຣາເອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ຮ່ວມດ້ວຍພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຖື ກສັກຢານັ້ນໃຫ້ແລ້ວ ເນຕັນຢາຮູ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອິດສະຣາເອນເວົ້າວ່າ ການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນອິດສະຣາເອນຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ເດືອນທັນວາ ປີນີ້ 2020 ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ກ ະຊວງສາທາລະນະສຸກອິດສະຣາເອນຢັ້ງຢືນວ່າ ຄົນໃນປະເທດອິດສະຣາເອນເຖິງ 340 ພັນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ຕາຍໄປແລ້ວ 2,932 ລາຍ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ Oxfam ເວົ້າວ່າ ປະເທດທີ່ຮັ່ງມີທັງຫຼາຍຈະໄດ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄ ວິດ-19 ພຽງພໍເຖິງສາມເທົ່າຂອງການຕ້ອງການສຳລັບພົນລະເມືອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2021 ຄົນນັບເປັນຫຼາຍໆລ້ານຄົນໃນປະເທດທີ່ທຸກຍາກຄົງບໍ່ໄດ້ຢານັ້ນ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ແລະ Oxfam ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານທັງຫຼາຍ

ໂດຍບໍ່ຮັບຮູ້ການຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານຂອງຄອບຄົວຂອງຄົນຕາຍນັ້ນ ຄົນມຸດສະລິມຄັນວ່າຕາຍຕ້ອງຖືກຝັງໂດຍໄວ ປະເທດສີລີລັງກາມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ມາກມາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຄືທະວີຂຶ້ ນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 8 ເທົ່າ ມາມີເປັນ 20,345 ຄົນ ຕາຍ 820 ລາຍ ດີຄືນ 19,525 ຄົນແລ້ວ ຕຳຫຼວດສີລີລັງກາເວົ້າວ່າຄົນມຸດສະລິມທີ່ຕາຍຖືກເຜົາໄປແລ້ວ 5 ຄົນໃນວັນທີ 9 ແລ້ວນີ້ ນະໂຍບາຍເຜົານັ້ນຖືກນຳໄປຕໍ່ສູ້ຢູ່ໃນສານສູງສຸດ ຂອງປະເທດສີລີລັງກາ ທີ່ມີການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານແບບເປີດກວ້າງ ມາຈາກ 12 ຊຸມຊົນໃນປະເທດສີລີລັງກາ ແລະຄະນະສິດທິມະນຸດຊົນຕ່າງໆ ແຕ່ສານສູງສຸດນັ້ນບໍ່ຮັບຮູ້ການຮ້ອງຂໍນັ້ນ ໂດຍບໍ່ໃ ຫ້ຄວາມຊີ້ແຈງອະທິບາຍຫຍັງເລີຍ ໂຄສົກຕາງໜ້າຊຸມຊົນອັນໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ຄົນອາດຢ້ານກົວໃນການຈະໄປຫາເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການແພດ ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ເຜົາຊາກສົບຂອງພວ ກເຂົາເຈົ້າ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕາຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຄົນຕາຍໃນປະເທດສີລັງກາຈຳຕ້ອງຖືກເຜົາ ວ່ານີ້ອາດແມ່ນຍ້ອນການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວໂດຍພະສົງສາສະໜາພຸ ດໃນປະເທດສີລີລັງກາ ທີ່ເວົ້າວ່າການຝັງຊາກສົບ ອາດໄປແຕະຕ້ອງນ້ຳໃນໃຕ້ດິນໃຫ້ເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວແຜ່ຜາຍອອກມາ ໃນຂັ້ນໂລກມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງ 70,720,812 ຄົນແລ້ວ ຕາຍໄປແລ້ວ 1,588,438 ລາຍ ຟື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ 49,148,966 ຄົ ນ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຍນັ້ນເປັນໂຄວິດ-19 28,000 ຄົນ ຕາຍ 908 ຄົນ ດີຄືນໄດ້ 25,462 ລາຍ ປະເທດຄອມມິວນິດ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເປັນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນມາເປັນ 41 ຄົນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຕາຍຈັກຄົນ ດີ ຄືນໄດ້ແລ້ວ 33 ລາຍ ໃນປະເທດໄທເປັນ 4,169 ຄົນ ຕາຍ 60 ດີຄືນ 3,888 ຄົນ ປະເທດຄອມມິວນິດຫວຽດນາມເປັນ 1,385 ອົງ ເຈັດໂລຍ 35 ເງືອຍ ດີຄືນໄດ້ 1,225 ອົງ ປະເທດຂະເໝນເປັນ 20,345 ຄົນ ຕາຍ 820 ດີຄືນໄດ້ 19,525 ຄົນ ປະເທດພະມ້າເປັນ 104,487 ຄົນ ຕາຍ 220 ຄົນ ຟື້ນດີຄືນໄດ້ແລ້ວ 82,813 ລາຍ ສຳລັບປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ວ່າຈະມີການຊັກຍຸກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍ ໃນເດືອນມີນາປີ 2021 ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີກໍຈະເລີ່ມພິຈາລະນາເບິ່ງກ ານຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນອົດສະຕຣາລຽນອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຈະມີການໃຫ້ຄົນອົດສະຕຣາລຽນເດີນທາງໄປຍັງຕ່າງປະເທດໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າວ່າໄດ້ ເມື່ອກັບມາແລ້ວຈະມີກົດເກນຫຍັງຄວບຄຸມແດ່ SBS Lao ແຊເລື່ອງ ຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook